پوء ڇا ٿيو انهن؟ ورفعنا فوقهم الطور واعدي جي وقت اسان طور جبل انهن جي مٿان کڻي ڪجي بميثاقهم ان ميثاق جي سبب ته توهان واعدو ڏيو ته تورات جي توهان تابعداري ڪندؤ قلنا لهم ادخلوا الباب اسان چيوسون دروازي ۾ داخل ٿيو شهر جي دروازي ۾ هلو سجدا نياز ڪندي جهڪندي سجدو ڪندي قلنا لهم چيوسين انهن کي سبت ۾ ۾ توهان زيادتي نه ڪجو

انبيا ڪرام کي هنن قتل ڪيو هو ۽ قالوا قلوبنا وقولهم بغير حق ناحق انهن نبين کي ناحق ئي قتل ڪيو هوندو ظاهر ڳالهه آهي قولهم قلوبنا غلف ۽ انهن جو ٻيو قول ته دليون اسان جي پردي ۾ آهن هڪڙو نقض ٻيو ڪفر ٽيون قتل

رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته اهو به جرم آهي جڏهن جرمن ۾ الله تعاليٰ هنن جي به ڳڻي ٿو ته جرم حقيقي آهي ڪين غير حقيقي سوال ٿو پيدا ٿئي اتي جيڪي مٿان جرم آهن سڀ حقيقي آهن ڇنڇر ۾ غلطي واعدو ٽوڙڻ قلوبنا غلف چوڻ بيبي مريم تي بهتان وجهڻ ادخلوا الباب سجدا جي برخلافي ڪرڻ اهي سڀ هنن جا گناهه حقيقي هن انا قتلنا المسيح اهو حقيقي گناهه آهي يا نه حقيقي آهي معنيٰ هنن قتل ڪيو هو نه حقيقي آهي پنهنجو آثم قلبه دل ۾ نيت هنن جي آهي تنهن ڪري مجرم ٿيا هڪڙو ماڻهو گناهه نٿو ڪري ۽ چوي ٿو ته مان گناهه ڪيو نه اهو مجرم آهي مسئلو آهي ٻيو نه ته به گهٽ ۾ گهٽ دعوا جو مجرم ته آهي

بل رفعه الله ما قتلوه يقينا بل رفعه الله ٻئي هنڌ الله تعاليٰ فرمائي هن کي يقينا قتل نه ڪيو پر الله تعاليٰ هن کي کڻائي ورتو جنهن ذات کي قتل ڪرڻو هو قتل نه ڪيو جنهن شخص کي صلب ڪرڻو هو ڦاسي چڙهائڻو هو نه چڙهايو. ما قتلوه يقينا جنهن جي قتل تي يقين هجي هنن کي اهو يقين ڪونه ڪيائون اهو عيسيٰ عليه السلام آهي. بل رفعه الله جو ضمير انهيء جنس منجهه آهي اهو عيسيٰ عليه السلام جنهن تي ڦاسي ممڪن هئي اهو عيسيٰ عليه السلام جنهن تي قتل ممڪن هو اهو عيسيٰ عليه السلام جو ان جو قتل مشتبه ٿيو انهيء عيسيٰ عليه السلام کي قتل مشتبه انهي تي ٿئي جيڪو جيئرو رهي نه

جنهن کي ڦاسي تي چاڙهجي ها جسد مان روح آهي جنهن جي جنهن جو قتل مشتبه ٿئي اهو جسد مان روح آيا ٿا نه، الله تعاليٰ فرمائي ٿو بل رفعه الله الله تعاليٰ ان کي کڻايو ان جي مطلب رفع منزلت جو ڪيئن ڪبو رفع شخص جو ڪبو اسم ضمير جو شخص ڏي ٿو وري محکم آ جو آ ان کي عيسيٰ عليه السلام جي مسئلي کي متشابهات ۾ ۾ آيو عظيم غلطي آ محکمات سڌا ڪري هڪ ته ضمير ڪونهي

پر صاف ضمير اهو آهي ته عيسيٰ عليه السلام جي ڳالهه اهل ڪتاب عيسيٰ عليه السلام جي مٿان ايمان آڻڻ کان اڳ به نه مرندا معنيٰ جڏهن عيسيٰ عليه السلام ايندو ته پوء ايمان آڻيندا پوء مرندا يا عيسيٰ عليه السلام جي متعلق جيڪو گندو عقيدو آهي جهڙو اهل ڪتاب مرندو ويندو اکين جي اڳيان آڏو ايندس ته مار مان ته ظلم ڪيو سڄي حياتي

هاڻي انهيء اسان کي سياق ڪلام منجهه سمجهه ۾ ائين ٿو اچي الله تعاليٰ عيسيٰ عليه السلام جي حياتي ثابت ڪرڻ جي لاء ٿو بيان فرمائي نه ڀلا عيسيٰ عليه السلام جي حياتي لاء خدا تعاليٰ کي بيان ڪرڻو نه آيو نه چئبو ته ڀلا موت جي لاء بيان ڪرڻو آيس مور ثابت ٿئي ٿو هتي تنهنجي معنيٰ ته الله تعاليٰ کي نه حياتي بيان ڪرڻ آئي نه موت جو ڪهڙو مذهب آهي کي

ٿي وئي. حضرت عيسيٰ عليه السلام جي مخالفت سبب تهمتن لڳائڻ جي ڪري الله تعاليٰ ٿو فرمائي تورات جڏهن نازل ٿيو ته ان ۾ اسان سزا جرم جي طور انهن کي ائين ڪري ڇڏيوسي محروم ڪيوسي طيبات هنن جون سٺيون شيون اٺ جو گوشت يا ڪا چربي وربي اهڙي قسم جيڪا هئي سا به حرام ڪري ڇڏي صدهم عن سبيل الله الله جي رستي کان روڪيو ماڻهن کي الله جي رستي کان روڪيندا هئا اهو به هنن جو گناهه هو واخذهم الربا سود کائيندا هئا حرام خور يهودي سود جو جيڪو رواج آهي سو يهودين ڏنو اڄ تي اڄ تائين جيڪي يهودي پرست قومون آهن سي سڀ سود جو ڪم ڪن ٿيون پيون نبي اڪرم صلعم جن فرمايو ته توهان ۾ يهوديت اچي ويندي ته اها يهوديت ان طرح اچي وئي آهي سود کائن ٿا ماڻهو اڪلهم اموال الناس بالباطل کوڙ سان کائيندا اها به يهودين ۾ عادت هئي

ڀلي جماعت به آهي والمؤمنون بالله واليوم الاخر الله ۽ يوم الاخر تي ايمان آڻن اولئڪ سنؤتيهم اجرا عظيما هنن کي اجر عظيم عطا فرمائينداسون رب ٿو فرمائي ته اجر عظيم ملندو هنن کي جيڪي ماڻهو انهي طرح تي آهن فريق اول جي خلاف اهي عذاب ۾ گرفتار هنن جي لاء اجر عظيم انا اوحينا اليڪ اسان تو ڏي به وحي ڪيو آهي، جيئن نوح عليه السلام ڏي وحي ڪيو، نبين ڏي ان کان بعد وحي ڪيو، مطلب هي آهي ته حضرت عيسيٰ عليه السلام ۽ حضرت موسيٰ عليه السلام جي نبوت به انهيء وچ ۾ آ، ڳالهه ساڳي آ، دين سڀئي هڪڙا آهن، وحدت اديان جو مسئلو هتان ٿو نڪري. واوحينا الي ابراهيم، ابراهيم عليه السلام کي وحي ڪيوسين، اسماعيل عليه السلام کي وحي ڪيوسين. اسحاق عليه السلام تي، يعقوب عليه السلام تي، انهن سڀني تي اسان وحي ڪيو ۽ رب تبارڪ وتعاليٰ جو معاملو انهن سان ساڳو رهيو. اسباط جيڪا اولاد ۾ نبي ٿيا اهي به، عيسيٰ عليه السلام، ايوب، يونس، اسباط ۾ چئي حضرت موسيٰ عليه السلام جي پاسي ڏي اها شاخ هلي وئي. سبط حضرت موسيٰ عليه السلام جن هيا. ٻيا. انهن سان جيڪو تعلق هيو نبوت جو ۽ يونس عليه السلام هارون عليه السلام سليمان عليه السلام وآتينا داؤد زبورا داؤد عليه السلام کي زبور ڏنو اهي سڀ رب تبارڪ وتعاليٰ جون نعمتون انهن تي ٿيون سو اهي الله هنن جون غلطيون گناهه ٻڌائي پر مطلب توهان لائق ئي نه رهيو ورسلن ۽ ٻيا ڪيترا اهڙا رسول اسان موڪليا قد قصصناهم جن جو بيان اسان توهان تي ڪيو نوح عليه السلام کان پوء من قبل ورسلا ٻيا اهڙا رسول به موڪلياسي لم نقصصهم عليڪ اسان انهن جو بيان توکي نه ٻڌايو آهي دنيا جي جهان ۾ ڪيترين جاين تي الله تعاليٰ رسول موڪليا جيئن قرآن پاڪ ۾ الله تعاليٰ فرمائي ٿو ولڪل قوم هاد ۽ هر هڪ قوم جي لاء هدايت ڪندڙ آهن. عيسيٰ عليه السلام سان به هنن مڪر ڪيو هو. رسول الله صلي الله عليه وسلم سان به مڪر ڪيو هو. تنهن ڪري الله تبارڪ وتعاليٰ مڪر جي سزا انهن کي ڏني. اها اهي رسول آهن جن جو بيان ٿيو ۽ اهي رسول وري جن جو بيان نه ٿيو الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته اهي انهن تي به ايمان آڻڻو آهي. ائين انهي نموني سان ته رب جيڪي تنهنجا رسول انهن تي مان ايمان آندو. ڪلم الله موسيٰ تڪليما.

ڏئي ڇڏيو. ايها الناس، هتي الله تعاليٰ خطاب ٿو ڪري پيو ماڻهن کي، حضور انور صلي الله عليه وسلم جي طرف اچو، ايتريون غلطيون تهان جي دين ۾ ٿي ويون، تهان سڄو ڪم پنهنجو بگاڙي ڇڏيو آهي، تنهن ڪري هاڻي اچي درستي ۾ شريڪ ٿيو. قد جاءڪم الرسول تهان ڏي رسول آيو بالحق من ربڪم فآمنوا خيرا لڪم ايمان آڻيو ڀلائي اٿو توهان جي لاء.

انما المسيح عيسيٰ بن مريم جيئن مسيح عيسيٰ بن مريم رسول الله آهي وڪلمته آهي ان جو حڪم آهي معنيٰ الله جو ڪلام ۽ حڪم هو ڪن فيڪون سان ٿيل آهي القاها اليٰ مريم بيبي مريم ڏي ان کي الله تعاليٰ القاء ڪيو موڪليو روح منه رب جو روح آهي معنيٰ الله جي حڪم سان اهو آيل آهي جيئن چئبو بيت الله آهي

مخلوق مخلوقات جي ڪا به صفت خدا ۾ ڪانهي پوء توهان الله کي اولاد جي لاء ڇو ٿا چئو ته هن کي اولاد آهي اولاد ان جي لاء هوندي آهي ته پاڻ ماڻهو ويندو هليو پوء پويان هن جو نالو بچي نسل بچي نوع بچي جنس جو هڪڙو فرد آهي اهو بچي رب تعاليٰ وٽ اها ڳالهه ئي ڪانهي له ما في السماوات وما في الارض ان جي بادشاهي آسمان وڪفيٰ بالله وڪيلا الله تعاليٰ هن جو سنڀاليندڙ آهي پاڻ مٿئون مضمون سمجهه ۾ آيو ته الله تعاليٰ جي لاء جيڪو اولاد يا ڪو شريڪ مقرر ڪري ٿو درحقيقت جميع موجودات کي جيڪا مخلوق آهي باري تعاليٰ جي ۽ باري تعاليٰ جيڪو خالق آهي جميع موجودات جو ان کي نٿو مڃي سمجه ۾ ائين آيو تڏهن ته الله تعاليٰ فرمائي ته منهنجي بادشاهي آهي مان انهن جو خالق آهيان اها غلطي نه ڪريو ۽ ٻيو الله تعاليٰ کي حاجت براري جيڪا رب ڪري ٿو سڄي دنيا جي ۽ سڀ ڪائنات جا ڪم ٿو ڪري پيو ڄڻ ان خدائي کان به الله تعالا کي ڪڍي ٿو ڇڏي پيو تڏهن ته رب تعالا فرمائي سبحانه ان يڪون له ولد پاڪائي آهي معنيٰ اها نسبت ڪرڻ رب تبارڪ تعالا ڏي غلط آهي فرزند حقيقي هجي يا مجازي هجي ٻئي نسبت نه ڪبا عيسيٰ عليه السلام جي لاء پٽ جي نسبت پهرين مجازي ڪئي اٿائون

خدا جو ولد آ معنيٰ پيارو آ خدا کي اهڙو ڪو چوڻو ڪونه هو ان منجهه وري صفا مجاز ڇڏي حقيقت ڏي هليا ويا لن يستنڪف المسيح ان يڪون عبدا لله مسيح جيڪر خدا هجي ها ته عبادت وري ڪيئن ڪري ها خدا عبادت ڪندو آ ڇا حضرت عيسيٰ عليه السلام ته ڪو پنهنجي عبادت کان عار نٿو ڪري رب جي عبادت ڪري ٿو

پر جي ڀينرن سان گڏ ڀائر به آهن، وان ڪانوا اخوة رجالا ونساء، مرد عورتون آهن ته پوء اتي ملڪيت انهن سڀني جي ٿي، پر مردن کي ٻنهي ڇوڪرين کي هڪ ملڪيت ڏجي، نياڻيون ٿي. يبين الله لڪم ان تضلوا، الله بيان ٿو ڪري جيئن متان گمراهه ٿيو، والله بڪل شيء عليم، الله تعاليٰ هر شيء کي ڄاڻندڙ آهي. توهان کي گمراهي کان بچائڻ جي لاء الله تعاليٰ جيڪا مسئلا ٻڌايا آهن.

وجهي حرم جو، عرفات، مينا، مزدلفو، آسماني ڪتاب، قرآن پاڪ، عملن جي لحاظ سان فرائض، احڪام جي لحاظ سان ورثي ترڪي جا مسئلا، انهي ۾ توهان ڪفر نه ڪجو خيال ڪجو ولا الشهر الحرام نڪي مهينا حرام جا عزت وارا جن ۾ جنگ ناهي ڪرڻي

اختلاف ڪنهن قوم جو جن روڪيو توهان کي خانه ڪعبه کان ته توهان تعدي ڪريو تجاوز ڪريو انهن سان تجاوز نه ڪجو تعدي نه ڪجو ماڻهو انصاف کان بهرحال ٻاهر نه نڪري علي البر والتقوا هڪ ٻئي مدد ڪريو پرهيز سان تقوا سان ولا تعاونوا گناهه جي مٿان سرڪشي جي مٿان توهان مدد نه ڪريو جوش انتقام ۾ اچي ماڻهو نقصان ڪري وجهي

جن جي ذبح قرآن ۾ ثابت آهي انهن کي ذبح ڪبو جڏهن حرم شريف جي ڳالهه ٿي اچي ڪعبة الله جي هن هدين جي ذبح جي الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته وجبت جنوبها جڏهن پاسي ڀر ڪرن ته پاڻ به کائو

جيڪي جايون آهن جن جاين تي عزت جي خيال سان وڃي ڍور ڪهبو آهي بزرگن جون مزارون يا ڪي آستانا اعتڪاف جون جايون عبادت گاهه اتي ماڻهو وڃي ڪهندو آهي ان جي لاء ته اتي وڏو ثواب ٿيندو يا ڪنهن نفعي جي اميد هوندي آهي اتي نالي الله جي تي وڃي ڪهبو ته به حرام آهي

ته جيڪو اهڙي شيء، الله جي نالي کان پڪاريل وغيره، هجي يا نصب تي ذبح ڪيل هجي، بسم الله والله اڪبر ڪري ماڻهو ڪهندو ته حلال طيب آهي، غلط ڳالهه آهي اها. ان ڳالهه کي شاهه صاحب عبدالعزيز محدث دهلوي سمجهيو چڱو بيان ڪيو اٿئي تفسير عزيزي جي ڳالهه وان تستقسموا بالازلام زلم چئبو آهي تير کي ڳوٿري هوندي هئي چم جي ان ۾ تير پيل هوندا هئا گڙڪائي ڪڍندا هئا هائو ته ڪن ڪم جي نه اچي ان ۾ ته نه لکيل هوندو جيڪي ان

معاف ڪندو آهي ڪو ماڻهو بک جي خيال سان کائي بس لذت جي حاصل ڪرڻ لاء کائي گناهه جو مائل آهي پوء ان کي نه معافي ڪانه ڏيندي يا ڪيترا ماڻهو آهن جيڪي خنزير کائيندا آهن مسلمان

مڪلبين ڊوڙائيندڙ آهيو توهان انهن کي تعلمونهن سيکاريو ٿا مما علمڪم الله جيڪي رب توهان کي علم ڏنو آهي ڪتن کي بازن کي توهان سيکاريو ٿا پوء اهي توهان جي سڏ تي موٽي اچن پوء اهو تعليم يافتو ٿيو ۽ اتي وڃي جهلي ويهي کائي نه ڪتو جهلي ويهي رهيو بند ڪري پوء انهي ۾ جيڪڏهن رت بت چوسي ويو يا ساهه اهو اتي گهٽجي مري ويو زخم هن کي ٿي پيا بسم الله الله اڪبر ڪري ڇڏبو شرط آ ته پنهنجو ڪتو هجي جنهن جو بسم الله چلي ٻئي به بسم الله ڪئي آ ته پوء ٺيڪ آ باقي جيڪڏهن هڪڙو يهودي جو ڪتو آهي جنهن جيڪو اهل بسم الله جو نه آهي يا بسم الله هن نه ڪئي آهي ائين ڪنهن مسلمان ڇڏيو آهي يا ائين ڪو واٽ تي ڪتو هڪڙو رول رول سان ڳنڍجي پيو آهي اهو حرام آهي جيسين ڪهي ماڻهو اهڙي طرح تير ماڻهو اڇلي ٿو بسم الله الله اڪبر ڪري زخم ڪري وڌئين جيسين وڃي پهتو هن کي جيسين مري ويو حلال بندوق جو شڪار اهو نه ٿيندو هتي تعليم آهي جانور ۾ اهو بااختيار حيوان آهي، ان جو جهلڻ سڄو مسئلو آهي، جيڪڏهن نٿو جهلي ته اهو تعليم يافتو ناهي، هاڻي حرام آهي اهو دور، باز ۾ کائڻ ممنوع ڪونهي، باز جيڪڏهن کائي پٽي ان کي ته حرج ناهي ڇو ته پکي تعليم جي لحاظ کان ڪجهه وڌيڪ پري آهي، ڪتو وڌيڪ ويجهو آهي، تنهن ڪري ان کي کائڻ نه کائڻ شرط آهي، باز ۾ نه کائڻ شرط ڪونهي. اهو فرق آهي هڪڙو ماڻهو جيڪو تير ٿو هڻي پيو زخم ٿي پيو ان کي اهو کائڻ جائز آهي واتقوا الله الله تعالي جو لحاظ ڪريو ان معاملي ۾ ڪڏهن ڪڏهن ماڻهو غلط ڪري ڏيندو آهي بندوق جو معاملو ان ۾ پنهنجي طاقت ڪانهي تير ڇڪي هڻبو آهي پنهنجي ساهه پنهنجي طاقت آهي

طعام الذين اوتوا الڪتاب کاڌا اهل ڪتاب جا به حل لڪم توهان جي لاء حلال آهن هتي اهل ڪتاب سان معاشري ۾ ويجهڙائي ڏني ٿي وڃي پئي ته جيئن هنن جي ميل جول پاڻ ۾ هجي اهڙي طرح عورت به شادي جي لاء اجازت ڏني ٿي وڃي پئي ته جيئن ٻارن مسلمانن جي ماء ٿيندي ته اها مسلمان ٿي پوندي مذهب جي لحاظ کان ڄڻ هنن کي پر شرط اها ته مشرڪ نه هجن اهي جيڪو مذهب انهن جو آهي تثليث وارو وڌ ۾ وڌ اوترو بتن پٿرن کي پوڄن يا ڪيئن ته پوء انهن جي ته ڪٺي حرام آ جيڪو مشرڪ آهي الله کان سواء ٻين کي سڏي ٿو الله جي نالي کان سواء غير الله کي پڪاري ٿو نفي نقصان جو مالڪ سمجهي ٿو انهن کي اهو مشرڪ آهي ان جي ڪٺي حرام آ نه کائبي اهڙي طرح جيڪو جيڪو شيعو مذهب ٿو رکي پيو

اذا اتيتموهن اجورهن جڏهن توهان کي پنهنجو مهر ڏنو آهي محصنين پنهنجي ضابطي ۾ آڻڻ لاء نڪاح ٿا ڪريو غير مسافحين پنهنجي شوق پوري ڪرڻ جي لاء نه معنيٰ نڪاح ٿا ڪيو مڪمل متعي جو نڪاح حرام ٿي ويو هن متعي جو نڪاح ٿيندو ٻه ٽن ڏينهن جي لاء جيڪو شيعا ڪندا آهن متعي جو نڪاح اهو ناجائز آهي ولا متخذي اخدان نڪي مخفي طرح سان دوستي رکڻ

تنهن ڪري نماز جي لاء الله تعاليٰ هتي تاڪيد ٿو ڪري فرمائي ته نماز پڙهجي جڏهن اٿو نماز تي جڏهن قمتم الي الصلوة فاغسلوا وجوهڪم منهن پنهنجو ڌوئو وايديڪم الي المرافق هٿ به ڪٽن تائين وامسحوا برءوسڪم سرن جي مک ڪر وارجلڪم الي الڪعبين ڀيڏين تائين پير به ڌوئو وامسحوا برءوسڪم اها جر جوار جي آهي جر مسح تي ناهي عطف ممسوح تي ناهي

قرآن جي رويي ۾ باقي ان جي فرض جي تلاش لاء نبي اڪرم صلي الله عليه سنت ان مجمل کي مفصل ٿي ڪري ۽ ناصيت معنيٰ چار آڱر هي اڳيان مٿي جا اها فرض آهي باقي سڄي مٿي تي مک مستحب آهي اها فرض جي حد ٻڌايل آهي حديث شريف ۾ ٻڌايل آهي تنهن ڪري ان لحاظ کان ان مسئلي ۾ اختلاف رهجي ويو ارجلڪم الي الڪعبين ۾ اختلافي مسئلو ڪونهي اهو صاف ڌوئڻ جو مسئلو آهي وان ڪنتم جنبا جيڪڏهن توهان جنبي آهيو فاطهروا پوء پاڪائي ڪريو وان ڪنتم مرضيٰ جيڪڏهن توهان بيمار آهيو او علي سفر ۾ سفر تي آهيو يا ڪاڪوس کان ڪو لهي آيو آهي او لامستم النساء يا عورتن کي فلم تجدوا ماء پاڻي ڪونهي فتيمموا صعيدا طيبا پوء توهان پاڪائي ڪريو مٽي سٺي جي معنيٰ وڃي تيمم ڪريو تيمم جو طريقو آ ته منهن کي به هٿ هڻجن پاڻي جنهن جاء تي نه پهچندو آهي اهو نه ٿيندو آهي تيمم جنهن جاء تي نه پهچندو تيمم نه ٿيندو

اهو ماڻهو کي نعمتن جو بيان ايتري قدر مجبور ٿو ڪري جو پنهنجي رب جي آڏو فورا بيهي ٿو رهي عبادت ۾ الله تعاليٰ فرمايو ته توهان نعمتن کي ياد ڪري منهنجا فرمانبردار ٿي بيهو ٿا عبادت ۾ اچو ٿا ته وضو ڪريو پاڪائي ڪريو پاڻي ناهي تيمم ڪريو بهرحال منهنجي انهي شڪر جو جيڪو فريضو توهان کي ادا ڪرڻو آهي انهي طرح سان ادا ڪريو واذڪروا نعمت الله عليڪم الله جي نعمت کي ياد ڪريو وميثاقه الذي واثقڪم به جنهن جو الله تعاليٰ توهان کي ٻڌل ڪيو آهي اذ قلتم سمعنا جڏهن توهان چيو اسان ٻڌوسي واطعنا فرمانبرداري ڪيسي واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور الله تعاليٰ سيني جي رازن کي ڄاڻندڙ آهي هڪڙو شريف ۽ حيادار انسان نيڪ ارادي وارو ماڻهو پنهنجي محسن جي آڏو جڏهن جهڪي ٿو پوي ته ان جي انعام کي محسوس ڪري ته پهچي ٿو ۽ هن جي مروت ۽ هن جي شرافت هن کي مجبور ٿي ڪري ته اهڙي مالڪ جي آڏو اٿي فرمانبردار ٿي بيهي الله جي نعمتن جو شڪر ڪري پنهنجي وجود جي دولت تي الله تعاليٰ جيڪو وزن رکيو آهي عبادت جو ادا ڪري رب جون نعمتون هر لمحي به انسان تي پهچن ٿيون جيڪو ساهه ٿو کڻجي سو به نعمت اندر وڃي ٿو ته به نعمت جي ٻاهر نڪري ٿو ته به نعمت

شهدا، انصاف ڪندڙ، بالقسط، شاهد ٿيندڙ، رهبر، انصاف جا، معنيٰ دنيا کي توهان انصاف سيکاريو. پهرين آيت ۾ مؤمنن جي احسانات ۽ الله تعاليٰ سان عهد پيمان جو بيان هو. هتي الله تعاليٰ جو حڪم آهي، لا يجرمنڪم شنآن قوم علي الا تعدلوا، ڪنهن قوم جو اختلاف توهان کي هن ڳالهه تي مجبور نه ڪري جو ظلم ڪري ويهو انهن سان.

عمومي احسان بيان ڪري خصوصي احسان مڪي جي قريش وارن ماڻهن حضور انور صلي الله عليه وسلم کي صدمي پهچائڻ جي لاء اسلام کي مٽائڻ جي لاء گهڻي ڪوشش ڪئي پر الله تعاليٰ انهن جي معاملي کي هر هميشه ختم ڪيو هتي الله تعاليٰ ان قسم جو بيان ٿو فرمائي ته انهن جي هڪڙي قوم توهان جي مٿان هٿ هلائڻ جي ڪوشش ڪئي

مڪي مڪرم کان ٻن منزلن تي آهي نماز ظهر پڙهڻ جو ارادو ڪيو نماز شروع ڪيو ته مشرڪن ڏٺو موقعو آ غنيمت مسلمانن تي هڪدم حملو ڪريو ۽ انهن کي ماري ڇڏيو هڪڙي چيو هنن کي ته نماز آهي ته اها نماز

بس اهو طريقو آهي پهرين کي قرات ڪرڻي ڪانهي جيڪي پويو اچي ٻي رڪعت پڙهي انهن کي پنهنجي لاء قرات ڪرڻي آهي اهو آهي فرق الله تعاليٰ اهو بيان فرمايو ته توهان تي اسان ڪهڙو احسان ڪيوسي جو توهان جي مٿان ان نموني سان حفاظت ڪرائيسي هتي الله تعاليٰ بني اسرائيل جون جيڪي حرڪتون آهن انهن کي هڪڙو دفعو بيان فرمايو هتي انهن جي اصلاح ٻڌائي ٿو اي بني اسرائيل توهان جي مٿان هيتريون رب جون رنجشون پيل آهن ان کي دفع ڪريو. اها قوم جنهن جي مان هيڏي حفاظت ڪئي آهي، اهو نبي ۽ ان جا امتي انهن جي مان هيڏي حفاظت ڪئي آهي، مقبول آهن نه مون وٽ، تنهنڪري توهان به مقبول ٿيو انهن جو رستو اختيار ڪريو. ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل واعدو ورتائين بعثنا منهم اثني عشر نقيبا ٻارهن همراهه هنن جا اٿاريا الله تعالي بني اسرائيل جا ٻارهن قبيلن منجهان ٻارهن سردار ٿيا هر هڪ قبيلي تي هر هڪڙو سردار